ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ປະຊາຊົນຮົງກົງປະທ້ວງເອົາເສລີພາບປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ ນີ້ເກີດມາຈາກນ້ຳຈິດນ້ຳໃຈ ແລະ ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຂອງປະຊາຊົນຮົງກົງທັງໝົດ ຄືພວກເຂົາເຈົ້າ ຢ້ານກົວວ່າ ເສລີພາບປະຊາທິປະໄຕຂອງຮົງກົງ ທີ່ເຄີຍມີມາແຕ່ໃດໆ ຈະສິ້ນປະສົນໄປໃນໄລຍະປະມານ 22 ປີຂ້າງໜ້ານີ້ ເມື່ອທີ່ປະເທດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ມີສິດປົກຄອງຄວບຄຸມຮົງກົງ ຢ່າງເຕັມສ່ວນຢ່າງສິ້ນເຊີງ ຈາກການສັງເກດການເບິ່ງມີຢູ່ວ່າ ການປະທ້ວງນັ້ນຍືດຍາວມາແລ້ວບໍ່ຫຼຸດສາມເດືອນ ແລະ ຜູ້ປະທ້ວງນັ້ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບຸກຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ຂ້າລາຊະການ ນັກ ກົດໝາຍ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ອັນເວົ້າໄດ້ວ່າແມ່ນທຸກຊັ້ນສັງຄົມຂອງຮົງກົງທັງປວງ ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນເຊັ່ນນັ້ນກໍຕາມ ລັດຖະບານຮົງກົງບໍ່ຍອມລົງຄໍຢ່າງແທ້ຈິງໃດໆ ໃນຂັ້ນຫຼ້າສຸດ ຄືໃນວັນທີ 31 ເດືອ ນ 8 ສາກົນ 2019 ແລ້ວນີ້ ຝູງຊົນຮົງກົງອັນໃຫຍ່ໂຕປະທ້ວງຂຶ້ນ ກະທັ້ງທີ່ວ່າຖືກຕ້ອງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປະທ້ວງກະຢ່າກະຕາມ ອັນມີດ້ວຍເດີນຂະບວນໃນໃຈກາງເມືອງຮົງກົງ ທີ່ຕຳຫຼວດຕໍ່ຕ້ານ ຄວາມຈິງອັນໜຶ່ງມີຢູ່ວ່າ ໃນ ວັນສຸກທີ 30 ສິງຫາ 2019 ທາງການຮົງກົງຂວາງກັ້ນການປະທ້ວງຂອງປະຊາຊົນຮົງກົງນັ້ນ ທີ່ເປັນການປະທ້ວງຈາລຶກເຖິງທີ່ພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຕັດສິນອົກສິນໃຈ ຕັດຜ່ອນລົງການປະຕິຮູບປະຊ າທິປະໄຕໃນຮົງກົງ ການປະທ້ວງໃນວັນທີ 30 ສິງຫາແລ້ວນີ້ນັ້ນ ມີຢູ່ວ່າຕຳຫຼວດສ້າງຖານຂວາງກັ້ນຜູ້ປະທ້ວງຂຶ້ນ ໂດຍນຳເອົາລົດປືນນ້ຳສີດນ້ຳຍ້ອມ ມາໃຊ້ມາສອຍ ແລະ ຕິດຕັ້ງກຳລັງຕ່າງໆ ສຳລັບການປະທ້ ວງນັ້ນ ແຕ່ປະຊາຊົນຮົງກົງບໍ່ຢ້ານບໍ່ກົວຫຍັງ ແລະ ປະທ້ວງເປັນຂະບວນການຢ່າງອົງອາດກ້າຫານ ອັນພາໃຫ້ເກີດມີຄວາມຮຸນແຮງກັບຕຳຫຼວດຂຶ້ນ ຍ້ອນທີ່ຕຳຫຼວດຮົງກົງໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງອັນໜ້າວິຕົກ ປາບ ປາມຜູ້ປະທ້ວງ

ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕຳຫຼວດເປີດຖະໜົນຫົນທາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະທ້ວງ ແລະ ຄວບຄຸມການສັນຈອນໄປມາຕ່າງໆ ແຕ່ບັດນີ້ມັນກັບກາຍເປັນເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມືໃຫ້ລັດຖະບານຮົງກົງກຳນົດເສລີພາບໃນຮົງກົງ ບໍ່ໃຫ້ ຂະບວນການ ແລະ ຈັດແຈງການຊຸມນຸມກັນຂຶ້ນໄດ້ ການປະທ້ວງໃນຮົງກົງໃນຄາວວັນທີ 30 ສິງຫາ 2019 ແລ້ວນີ້ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນທ້າຍສັບປະດາຮວດທີ 13 ແລ້ວ ການປະທ້ວງອັນຫຼ້າສຸດ ມີຂຶ້ນໃນຄາວວັນທີ 1 ກັນຍາ 2019 ທີ່ ແມ່ນການປະທ້ວງອັນໃຫຍ່ໂຕອັນໜຶ່ງເພື່ອລົບກວນຜູ້ໂດຍສານໃນສະໜາມບິນຮົງກົງ ຜູ້ປະທ້ວງໃຊ້ລໍ້ຍູ້ເຄື່ອງຂອງ ແລະ ສິ່ງຕ່າງໆຂວາງກັ້ນຖະໜົນຫົນທາງໄວ້ ທັງກໍເປັນວິທີການອັນໜຶ່ງເພື່ອຂວາງກັ້ນຕຳຫຼ ວດຮົງກົງ ຜູ້ປະທ້ວງນັບເປັນຫຼາຍໆຫົວຮ້ອຍຄົນນັ້ນ ເຕົ້າໂຮມຊຸມນຸມກັນຂຶ້ນ ຢູ່ບ່ອນເຂົ້າໄປສະໜາມບິນນັ້ນ ຄືເທີມິໂນ ສ່ວນຕຳຫຼວດຮົງກົງກໍປາບປາມການປະທ້ວງນັ້ນໂດຍນານາວິທີການ ດັ່ງສັ່ງໃຫ້ລົດໄຟບໍ່ ແລ່ນ ຢູ່ທີ່ສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນແຫ່ງໜຶ່ງໃນຮົງກົງ ຕຳຫຼວດໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງປາບປາມການປະທ້ວງ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ການປະທ້ວງໃນຮົງກົງຢ່າງໃຫຍ່ໂຕ ແລະ ຟົດຟື້ນ ໂດຍປະຊາຊົນທຸກໄວຂອງຮົງກົງ ຍືດຍາ ວມາແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 3 ເດືອນ ແລະ ກໍຈະມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢ່າງບໍ່ລົດລະ ເພື່ອໃຫ້ຮົງກົງມີເສລີພາບປະຊາທິປະໄຕຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແຕ່ລັດຖະບານຮົງກົງຍັງບໍ່ລົງຂໍ້ໃດໆ ດັ່ງທີ່ຂັ້ນສູງບາງຜູ້ບາງຄົ ນຂອງຝ່າຍປົກຄອງຮົງກົງ ທີ່ຖືກສຳພາດໂດຍລາຍການ 60 Minutes ຂອງ TV ABC ໃນປະເທດຊູເລຍ ຊີ້ແຈງໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ເຫັນໃຫ້ຊາບຢ່າງຊັດເຈນ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຢ້ານກົວ ແລະ ຄິດນຳມາກມາຍຢູ່ໃນເວລານີ້ ແມ່ນທີ່ວ່າພັກລັດສາທ າລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຈະຕັດສິນໃຈແນວໃດກ່ຽວກັບການປະທ້ວງນັ້ນ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເອົາກຳລັງປະກອບອາວຸດມາກມາຍ ແລະ ຮອບດ້ານ ມາຕິດຕັ້ງໄວ້ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຮົງກົງແລ້ວ ຄືຢູ່ທີ່ເຊິນເຈິ້ນ ທີ່ໄກຫ່າງຈາກຮົງກົງໂດຍທາງລົດປະມານ 40 ຫຼັກກິໂລແມັດ ກຳລັງດັ່ງກ່າວສະແດງເປັນຂ່າວເປັນຄາວອອກມາໃຫ້ຮູ້ເຫັນໃຫ້ຊາບວ່າ ຕົນຢູ່ໃນທ່າທີ່ຕຽມພ້ອມສະເໝີຢູ່ ແຕ່ເຖິງຈະເປັນດັ່ງນັ້ນກໍຕາມ ບຸກຄົນ ຜູ້ສຳຄັນບາງຜູ້ບາງຄົນຂອງການເຄື່ອນໄຫວປະທ້ວງໃນຮົງກົງ ເຊັ່ນທ່ານ Joshua Wong ຖະແຫຼງຢ່າງກ້າຫານວ່າ ຮົງກົງຢ້ານກົວກຳລັງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຈະປາບປາມການປະທ້ວງໃນຮົງກົງ ແຕ່ຄົນຮົງ ກົງບໍ່ຄວນກົ້ມຫົວໃຫ້ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຄືຍອມແພ້ ອີງຕາມຂ່າວຄາວບາງສິ່ງບາງຢ່າງຂອງເມື່ອກ່ອນນີ້ ແມ່ນວ່າມີການເວົ້າກັນວ່າ ຫຼື ຊີ້ແຈງວ່າ ຄວາມກ້າຫານຂອງຄົນຮົງກົງນັ້ນ ຄວນຖືກເຄົາລົ ບນັບຖື ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ